ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ເລື່ອງລາວການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນຫົນແຫ່ງໃດ ມັນມີຜົນຂ້າງຄຽງເລັກໆນ້ອຍໆ ປານກາງ ແລະ ສາຫັດກໍມີ ຊຶ່ງວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຢູ່ໃ ນຜືນແຜ່ນດິນລາວ ຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ມີອາຍຸ 63 ປີ ເສຍຊີວິດໄປພາຍຫຼັງທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຖາມທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ວ່າ ມັນເປັນດ້ວຍເຫດໃດເນາະທ່ານ ອັນນີ້ເນາະ ມີກ ານຖະແຫຼງຂ່າວຂອງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດຄວບຄຸມປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຫວ່າງວັນທີ 11 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ກະໄດ້ມີຂ່າວດ່ວນ ທາງການລາວກໍຕ້ອງຖະແຫຼງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ ໄດ້ຊາບ ກໍຄື ກໍລະນີຜູ້ເຂົ້ າລັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ເສຍຊີວິດໄປ 1 ຄົນເນາະ ໂດຍດັອກເຕີບັນດິດ ຊຸມພົນພັກດີ ຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາໃຊ້ວັກຊີນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາວ ກະໄດ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈກໍລະນີ ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດແລ້ວເສຍຊີວິດ ໂດຍອີງຕາມລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາໃຊ້ວັກຊີນແຫ່ງຊາດ ຕົວແທນກົມອະ ນາໄມ ແລະ ຢາ ແລະ ຕົວແທນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກເນາະ ໂດຍຫວ່າງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວກະໄດ້ໄປລົງພື້ນທີ່ໄປສືບສວນກໍລະນີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼັງການເຂົ້າລັບການສັກວັກຊີນ AstraZeneca ທີ່ໂລງໝໍເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະໂດຍມີຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນແມ່ຍິງ ຊື່ ບຸນຍັງ ອາຍຸ 63 ປີ ອາໄສຢູ່ທີ່ບ້ານນາຄູນ ເມືອງນາຊາຍທອງ ກະໄດ້ເດີນທາງໄປສັກວັກຊີນ AstraZeneca ທີ່ຈຸດລັບບໍລິການສັກວັກຊີນ ເຄື່ອນທີ່ ທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ ຫຼັງກັບບ້ານເນາະ ຜ່ານໄປ 1 ມື້ ແມ່ຍິງຜູ້ນີ້ໄວ 63 ຜູ້ນີ້ເນາະ ກະມີອາການປວດຕາມເນື້ອໂຕ ຕາມແຂນຂາ ຈົນເຖິງວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ກະມີການຮາກອອກເປັນເລືອດສີແດງສົ ດ ຍາດພີ່ນ້ອງກະໄດ້ນຳຕົວແມ່ຍິງຜູ້ນີ້ໄປໂລງໝໍນາຊາຍທອງ ແຕ່ອາການຂອງແມ່ຍິງຜູ້ນີ້ເນາະ ໄວ 63 ປີຜູ້ນີ້ ກະຢູ່ໃນສະພາບສິ້ນສະຕິ ແພດກະພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດກູ້ຊີບຂຶ້ນມາໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກະທາງຍາດກະໄດ້ນຳສົບໄປ ໄປບ້ານ ເພື່ອທຳການພິທີທາງສາສະໜາ ແຕ່ວ່າຈາກການສອບຖາມຂອງຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານ ກະໄດ້ຂໍ້ມູນວ່າ ແມ່ຍິງຜູ້ນີ້ກະຄືແມ່ຍິງ ເອີ ແມ່ບຸນ ບຸນຍັງເນາະ ມີໂລກປະຈຳໂຕ ກະ ໄດ້ແກ່ວັນນະໂລກ ແຕ່ວ່າລັກສາຫາຍໄປແລ້ວ ຄວາມດັນ ເບົາຫວານ ແລະ ທີ່ຍັງລັກສາຢູ່ກະຄືໂລກກະດູກສັນຫຼັງທັບເສັ້ນ ມີການສະຫຼຸບນຳເນາະວ່າ ສະຫຼຸບໃນເບື້ອງຕົ້ນ ການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຕູ້ບຸນຍັງນີ້ເນ າະ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ໃດທີ່ກ່ຽວພັນການສັກວັກຊີນ AstraZeneca ເພາະວ່າຫຼອດວັກຊີນທີ່ ມີການສີດໄປໃຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ນີ້ເນາະ ກ່ອງໜຶ່ງມີຢູ່ 10 ໂດສ ໃນນັ້ນກະ 9 ໂດສທີ່ສີດໃຫ້ຄົນອື່ນ ກະປາກົດວ່າມີ ອາ ນອກຈາກ ເອີ ແມ່ຍິງຜູ້ນີ້ທີ່ມີອາກາ ນຂ້າງຄຽງເນາະ ມັນກະເປັນການທີ່ວ່າເວົ້າຍາກຢູ່ ທີ່ວ່າຢາ AstraZeneca ນີ້ນາ ເຮັດໃຫ້ມີການແພ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າອອກຕຸ່ມບໍ ເປັນແດງເປັນມານເປັນນັ້ນຫຼາຍອັນ ລະກະບາງຄົນກະຕາຍຍ້ອນ ລະກະມີເລືອດກ້າມໃນສ ະໝອງພ້ອມນີ້ນາ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນກະເປັນເຫດການທີ່ວ່າຊີ້ແຈງອະທິບາຍໄດ້ຍາກ ແລະ ບາງກໍລະນີກະຊັດເຈນວ່າເປັນຍ້ອນອັນນັ້ນອັນນີ້ ແຕ່ວ່າຜູ້ຍິງຜູ້ນີ້ອາຍຸ 63 ປີ ທີ່ຕາຍຍ້ອນນີ້ລະວ່າມີອາການແຊກຊ້ອນມາກ່ ອນແລ້ວ ກ່ອນສັກຢາຫັ້ນ ເຊັ່ນວ່າເປັນປອດ ວັນນະໂລກ ແລ້ວກະເປັນຄວາມດັນສູງ ແລ້ວກະເປັນເບົາຫວານນະ ແມ່ນເປັນພະຍາດທີ່ວ່າຮ້າຍແຮງ ກັບວ່າແມ່ນ ແຕ່ດ້ວຍເຫດໃດໃນເມື່ອເປັນແບບນີ້ແລ້ວນີ້ ທາ ງການລາວເພິ່ນຈຶ່ງສັກໃຫ້ເພິ່ນ ເພິ່ນບໍ່ລະວັງຊັ້ນບໍ ແຕ່ວ່າກ່ອນທີ່ແມ່ບຸນຍັງຜູ້ນີ້ເນາະ ຜູ້ຕາຍນີ້ເນາະ ກ່ອນທີ່ສີດວັກຊີນກະໄດ້ມີການຕວດສຸຂະພາບກ່ອນ ກະຄືມີການຕວດວັດອຸນຫະພູມ ວັດຄວາມດັນ ມີການ ເ ລີຍກວ່າຂຽນໃນແບບຟອມ ແລ້ວກະເຊັນໃບຍິນຍອມຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາວ ແລ້ວກະຈາກການຕວດສຸຂະພາບ ອາ ແມ່ບຸນຍັງນີ້ກະບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມໃດໆເນາະ ໃນການທີ່ຊິສັກວັກຊີນ ຄືຕວ ດປົກກະຕິຕາມ ອາ ທີ່ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ແພດໝໍນີ້ມີການຕວດໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນທົ່ວໆໄປເນາະ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາວກະຊິທຳການຕວດສອບຫາສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັ ບຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາມັນກະບໍ່ແມ່ນແພດແມ່ນໝໍດອກຫວາ ຫຼືວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານໃດໆດອກຫວາ ແຕ່ວ່າວັນນະໂລກຄື TB ປອດນີ້ນະ ມັນກໍເຮັດໃຫ້ ປອດນີ້ບໍ່ສົມບູນແລ້ວ ຫັນໃຈດັງຄົດໆເຄັດໆ ແລ້ວພະຍາດໂຄວິດນີ້ມັນບຸກລຸກປອດຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກໍໄປເພີ່ມກັບວັນນະໂລກນີ້ ກໍແປວ່າມັນມີເປີເຊັນຕາຍຫຼາຍ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນສັກໄດ້ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ ອັນນີ້ເປັນກາ ນເວົ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງດອກຫວາ ແລ້ວໃນເມື່ອຕາຍແລ້ວນີ້ ໃນເມື່ອໄດ້ເຊັນເອກະສານທີ່ວ່າ ຫຼືວ່າໃບຟອມທີ່ວ່າຍິນຍອມໃຫ້ໝໍສັກນີ້ນະ ເວົ້າງ່າຍໆ ດັ່ງປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ໄປເຊັນນີ້ແມ່ນວ່າຜູ້ເຊັນນັ້ນ ອາສາສະໝັກໃຫ້ສັກຫັ້ນນະ ແລະ ໃນລາວກະອາດຈະຄືກັນນັ້ນ ຄັນສັກແລ້ວຕາຍແລ້ວແບບນີ້ ແປວ່າບໍ່ໄດ້ຄ່າຊົດເຊີຍອີ່ຫຍັງຕົວະ ອັນນີ້ໂດຍ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເນາະ ທີ່ໄດ້ຍິນຂ່າວມານີ້ເນາະ ກະຄືລວມທັງປະ ເທດໄທ ຄັນຖ້າຫາກວ່າແພ້ ແພ້ຢາເນາະ ແລ້ວມີຜົນຂ້າງຄຽງຈົນເຖິງຕາຍນີ້ ກະຊິມີຄ່າຊົດເຊີຍຢູ່ ທາງປະເທດລາວກະ ກະຍັງບໍ່ແນ່ໃຈນະວ່າ ຊິມີຄ່າຊົດເຊີຍຕົງ ຕົງນີ້ບໍ່ເນາະ ຂໍຖາມໄດ້ໃຫ້ທ່ານເວົ້າໂດຍຫ ຍໍ້ໆນີ້ ຄວາມຄືບໜ້າໃນປະເທດໄທໃນການສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ກ້າວໄກໄປຮອດໃສແລ້ວເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືຕອນນີ້ກະມີການສັກໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລ້ວກະຜູ້ທີ່ຢູ່ໜ່ວຍໜ້າທີ່ຈະຕ້ອງ ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເນາະ ມີການສີດກັນຂ້ອນຂ້າງທີ່ຊິ ກະ ກະຄົບແລ້ວ ເກືອບທົ່ວປະເທດແລ້ວເນາະ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໄປນີ້ ກະມິຖຸນານີ້ກະຊິເລີ່ມມີການສີດ ອາ ຫຼືວ່າສັກຈຳນວນຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ ມື້ລະສີ່ແສນຫ້າແສນເນາະ ເພາະວ່າວັກຊີນກະຊິເຂົ້າມາໃນຊ່ວງນັ້ນຈຳນວນຫຼາຍຄືກັນເນາະ ແຕ່ວ່າແຕ່ສູ່ມື້ນີ້ກະເຂົ້າມາຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລ້ວກະຢູ່ລະຫວ່າງການຕວດຄຸນນະພາບ ຫຼັງວັນທີ 1 ມິຖຸ ນາ ກະຊິມີການເລີ່ມສັກໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຈຳນວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນາະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໂທໄປສອບຖາມໝູ່ຄູ່ທີ່ວ່າເປັນ ອສມ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກປະຈຳໝູ່ບ້ານນີ້ນະ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກ ະຖືກນຳໂຕໄປ ໄປ ໄປສັກຢາ ກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ອັນນີ້ນີ້ແປວ່າສັກໃຫ້ທຸກຈັງຫວັດ ທຸກຕຳບົນ ທຸກຫົນແຫ່ງໃນປະເທດໄທຕົວະແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກໍຖືວ່າເປັນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ເປັນກຸ່ມສ່ຽງ ທີ່ຈະຕ້ອງດູແລປະຊາຊົນໃນ ໃນພື້ນທີ່ ຂອງເຈົ້າຂອງເນາະ ກໍຕ້ອງໄດ້ລັບການສັກວັກຊີນ ຕອນນີ້ກໍຖືວ່າສັກຄົບກັນທົ່ວປະເທດແລ້ວເນາະ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໄດ້ຢູ່ທີ່